تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزنىڭ بۈگۈنكى قىسمىدا ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىردە بېسىپ ئۆتكەن سىياسىي مۇساپىلىرىگە ئائىت ھازىرلانغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قېنى مەرھەمەت دىققىتىڭلار تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزدە بولسۇن
ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى شائىر ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرى ھەققىدىكى ئاغزاكى تارىخىي بايانلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق قىسمىدا ئۆزىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش سەككىز يەتمىش توققۇزىنچى يىللار ئارىسىدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ تۈرمە كۆمۈر كانىدا ئىشلەش جەريانىدا كۆرگەن پاجىئەلىك ۋەقەلەر ۋە تۈرمە ھاياتىدىكى شېئىرىي ئىجادىيەتلىرى ھەققىدە توختالدى ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئاكا، سىز ئۆزىڭىزنىڭ شۇ جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىگە مەنسۇپ مەخسۇس كۆمۈر كاندا ئىشلىگەنلىكىڭىزنى دېدىڭىز. سىز قاچاندىن باشلاپ كۆمۈر كاندا ئىشلىدىڭىز؟ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش سەككىزىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدا مەن شۇ تۈرمىگە كىرىپ توققۇز يىلدەك بولىدىغان چاغدا مېنىڭ مەسىلەمنى بىر تەرەپ قىلىپ، ئون ئىككى يىللىق مۇددەتلىك قاماققا كېسىلدىم. شۇنىڭ بىلەن مېنى گوڭەنتىڭ تۈرمىسىدىن ئوتتۇزغا يېقىن مەھبۇس دوستلىرىمىز بىلەن لۇساۋگۇ گوڭەنتىڭ مېيكۇاڭغا يۆتكىگەن بولدى. لۇساۋگۇ گوڭەنتىڭ مېيكۇاڭ شۇ مىچۈەنگە كېتىدىغان يوللارنىڭ بىرسىدىكى بىر جىلغا بولۇپ، بۇ يەردە لۇساۋگۇ مېيكۇاڭنىڭ گوڭەنتىڭ مېيكۇاڭ ئىكەنلىكىنىمۇ بىلمەيدىكەنمىز. مېيكۇاڭغا چىققاندىن كېيىن بىلدۇق. بۇ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىدىغان كۆمۈر كاننىڭ ئەھۋالى قانداق ئىدى؟ بۇ يەردىكى مەھبۇسلارنىڭ مىللەت نىسبىتى قانداق ئىدى؟
بۇ مېيكۇاڭدا جۇڭدۇي دەپ ئاتىلىپ بەش جۇڭدۇي بولىدىكەن. بىزنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ جۇڭدۇيى ئۈچىنچى جۇڭدۇي بولىدىغان. بۇ ئۈچىنچى جۇڭدۇيدا تۆت شاۋدۇي بار. بۇ تۆت شاۋدۇيدىكى ئۇيغۇر مەھبۇسلارنى ھېسابلىغان چاغدا ئىككى يۈزدىن ئوشۇقراق ئۈچ يۈزگە يېقىن مەھبۇسلار بولىدىغان. بۇ ئۇيغۇر مەھبۇسلىرى ئۈچىنچى قەۋەتتە، خاڭنىڭ ئۈچىنچى قەۋىتىدە، يەنى يەر يۈزىدىن بىر يۈز قىرىق نەچچە مېتىر چوڭقۇرلۇقتىكى قەۋەتتىكى ئۈچىنچى قەۋەتتە ئىشلەيدىغان، شۇ يەردە كۆمۈر قازىدىغانىدۇق. بۇ كۆمۈر قېزىش مەسىلىسىگە كەلگەن چاغدا، ئادەتتىكى مېتىن دەپ قويىدىكەن، شۇ ئادەتتىكى كۆمۈر قازىدىغان جوتىغا ئوخشاش قورال بىلەن شۇ كۆمۈر قازىدىغان گەپ، مەنمۇ باشتا شۇ كۆمۈر قېزىشتا بولدۇم. بۇ چاغدىكى كۆمۈر قېزىشنىڭ ئەھۋالىغا كەلسەك، خىتايلار بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭكى كۆمۈر قېزىش ئەھۋالى پۈتۈنلەي باشقىچە بولۇپ، كۆمۈر قېزىش مىقدارى ئۇيغۇرلارنىڭ بىر ھەسسە تەلەپ يۇقىرى بولىدىكەن. خىتاي رەھبەرلىرىنىڭ دېيىشىچە، ئۇيغۇرلارنىڭ تەن سالامەتلىكى ياخشى، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇلارغا كۈندە چېپىلىدىغان نورما خىتايلاردىن بىر ھەسسە يۇقىرى بولۇشى كېرەك دەپ شۇ قائىدە مېيكاڭنىڭ قائىدىسى ئىكەن. شۇنىڭغا ئۇيغۇر مەھبۇسلىرى بۇ خاڭدىكى ناھايتى تىرىشىپ تىرمىشىپ بەلگىلەنگەن ۋاقىتنىڭ ئىچىدە كۈنلۈك سمېنا بولىدۇ، بەزىدە كېچىلىك سمېنا بولىدۇ، ئۈچ سمېنا ئالمىشىپ چۈشۈپ تۇرىدىغان. مەنمۇ شۇ بىر يۈز قانچە مېتر چوڭقۇرلۇقتىكى خاڭنىڭ تېگىگە چۈشۈپ، خېلى ۋاقىتلارغىچە خاڭدا كۆمۈر قازغان بولدۇم. ئەمدى خاڭنىڭ تۈزىلىشى بىرسىگە تىك قۇدۇق، ئىككىنچىسى زۇ خاڭ دەپ قويىدۇ. ئەمدى بىز ئۇيغۇرلارنى كۆپرەك ئاشۇ زۇ خاڭدىن چۈشۈرەتتى. بۇ زۇ خاڭ دېگىنى خۇددى ئاشۇ تاغلاردىكى سۇغۇر دەيدىغان ھايۋان بار، شۇ ھايۋانلار تاغدىنكى ئاشۇ تاغدىن تېشىپ يانباغىرلىرىنى كىرىپ كېتىدۇ. تۆشۈكلەر خۇددى شۇنىڭغا ئوخشايتتى، ئۇ زۇ خاڭغا كىرگەن چاغدا بېشىمىزدا قالپاق بار، ئەنچۈەن موزا دەپ قويىدۇ ھەم شۇ قالپاقتا ئۆزى يېنىپ تۇرىدىغان يانپىشىمىزدا باتارېيىسى بار چىراغ بار، ھە شۇ چىراغ بىلەن خاڭنىڭ تېگىگە چۈشەتتۇق، چۈشكەن چاغدىمۇ ھېچ بولمىسا يېرىم سائەتتىن بىر سائەتكە يېقىنراق ۋاقىتتا خاڭنىڭ تېگىگە ئاران چۈشۈپ بولاتتۇق. ئۇ زۇخاڭدىن چۈشۈش تىك قۇدۇققا قارىغان چاغدا ناھايىتى قىيىنغا توختايدۇ.
جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ ئەشۇ كۆمۈر كانىنىڭ شارائىتلىرى قانداق ئىدى؟ ئۇ يەردە ئۆلۈم يېتىم ئىشلىرى يۈز بەردىمۇ؟ گۇڭئەنتىڭ مېيكاڭدا بىر يىلدىن ئوشۇقراق تۇرۇش جەريانىدا مېنىڭ ئېسىمدىن مەڭگۈلۈك چىقمايدىغان ئىككى قېرىندىشىمىزنىڭكى ئۆلۈم ۋەقەسى بولدى. بىرسى مىچۈەننىڭ گۇڭشېلىرىدىن بىرىدە ئىشلەيدىغان ئابدۇقادىر دەيدىغان دوستىمىزنىڭ يوشۇرۇن يۈرەك كېسىلى بار ئىكەن. شۇ ۋاقتىدا جۇڭدۇيدىكى مەھبۇس دوختۇردىن يۈرىكىنى كۆرسەتسە، بۇ مەھبۇس دوختۇر خاڭغا چۈشكىلى بولمايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن يۇقىرىدا ئىشلەش كېرەك دېگەن دوختۇرلۇق خېتىنى بۇ جۇڭدۈيگە يېزىپ بېرىدۇ، لېكىن چاڭبۇنىڭكى خىتاي رەھبەرلىرى ئۇنىڭغا ئۇنىماي، مەجبۇرىي خاڭنىڭ تېگىدە ئىشلىتىشكە مەجبۇرلايدۇ. شۇنىڭ بىلەن شۇ ئىشلەۋاتقان ۋاقىتلارنىڭ بىرسىدە ئابدۇقادىر دوستىمىز ئىشلەپ بولۇپ ياتاققا چىققاندىن كېيىن كېچىسى توساتتىن نەپىسى توختاپ قېلىپ جان ئۈزگەن بولدى. ئىككىنجى بىر مەسىلە،

شۇ دۈينىڭكى رەھبىرى بۇ مەھبۇس ئىنىمىزنى قاتتىق كۈرەش قىلىپ ھەم ئۇرۇپ، خاڭغا چۈشۈپ شۇ بۇرغىنى تېپىپ چىقىشنى بۇيرۇيدىكەن. بۇيرۇغان ۋاقتىدا بۇ ئىنىمىز خاڭنىڭ تېگىگە چۈشۈپ، ئاشۇ خەتەرلىك جايدىكى

ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم، سىزنىڭ شۇ ئون يىللىق تۈرمە ھاياتىڭىزدا ناھايىتى كۆپلىگەن شېئىرلارنى يازغانلىقىڭىزنى، سىزنىڭ كېيىن بۇ ئىستانبۇل، ئالمۇت قاتارلىق شەھەرلەردە نەشر قىلىنغان ئەسەرلىرىڭىزدىن بىلدىم. شۇ شېئىرلارنى سىز تۈرمىدە، تۈرمىنىڭ شۇ قىيىن شارائىتلىرىدا قانداق يازدىڭىز؟ مەن تۈرمىدە تۈرلۈك خەۋپلەرگە قارىماي، ئىلاجى بار ئۆزۈمنىڭ بىر قەلەم تۇتۇش قابىلىيىتىمگە ئاساسەن بىر شېئىر يازىپ، شۇ ۋەتەن خەلقىمگە يەنە قالدۇراي دېگەن ئۈمىد بىلەن شېئىرلارنى يېزىشقا باشلىدىم. ئەندى بۇ تۇرمۇش شارائىتىدا تۈرمە شارائىتىدا تۈرمە مەھبۇسلىرىنىڭ قەلەم تۇتۇشىغا، قەغەز تۇتۇشىغا ياكى كىتاب كۆرۈشىگە ئىمكانىيەت بەرمىگەنلىكى ئۈچۈن مەن ئۆزەمنىڭ بېشىدىن ئۆتكەن ۋەقەلەرنى ۋەتەن خەلقىمىزنىڭ بېشىدىن ئۆتكەن ھەر تۈرلۈك تارىخىي ۋەقە، قەھرىمانلىرىمىزنى ئەسلەپ، شۇلار ھەققىدە بىر خاتىرە قالدۇرۇشنى ئويلىدىم. ھەم شۇنىڭ بىلەن ئۆزەمگە شۇنداق بىر شەرت قويدۇم، ئوتتۇز پارە كالامۇللانى ئىنسانلار يادلاپ ئالالايدىكەن، مەن نېمىشقا ئازغىنە بىر شېئىرلارنى يادلاپ ئالالمايمەن؟ مەيلى قانداق ئەھۋالدا بولمىسۇن، مەن مۇشۇ تۈرمىدە شېئىر يازىمەن. ئەگەر ھايات بولسام، كاللامدا يادلاپ ساقلاپ سىرتقا ئەچىقامەن. بولمىغان تەقدىردە ئۆزۈم بىلەن كېتەر، دېگەن قەتئىي نىيەتكە كېلىپ، ئۆزەمنىڭ قەلىمىنى ئاستا-ئاستا كاللامغا يېزىشقا باشلىدىم.
شۇ تۈرمە ھاياتىڭىزدا قانچىلىك ئەسەر يازدىڭىز؟ ھە بۇلارنىڭ سىرتقا ئېلىپ چىقىپ كېتىش ئىمكانىيىتى قانداق بولدى؟ مۇشۇ ھەقتە بىر سۆزلەپ بەرسىڭىز.
شۇ شېئىرلىرىمنى، كاللامغا كىرگۈزگەن شېئىرلىرىمنى ھەر كۈندە قايتا قايتا قايتا يادلايتتىم. شۇ يادلاش جەريانىدا ئىككى مىڭ قۇر پارچە شېئىرلىرىمنى يادلاپ كاللامغا چۈشەردىم. ئەمدى ئەپسۇسلىنىدىغان بىر نەرسەم، مىڭ قۇرلۇق، مىڭ مىسرالىق تارىمدىن خەت دېگەن لىرىك داستانىمنى ئۇزۇن بوغاشقا ئۇنى كاللامغا ئېلىش قىيىن بوغانلىقى ئۈچۈن تارىمدىن خەت دېگەن پوئېمام، داستانىم يوق بولدى. مەن گوڭئەنتىڭ لۇساۋگۇ مېيكۇاڭغا چىققاندىن كېيىن، شۇ مېيكۇاڭدا كېچىلىرى يوتقاننىڭ ئىچىدە پروژېكتور، قول چىرىغى بىلەن بۇ شېئىرلىرىمنى قەغەزگە چۈشۈرۈپ، مەخپىي ھالدا شۇ مېيكۇاڭنىڭكى ئېتىز ئېرىقلىرىدا ئىشلەيدىغان ئۈرۈمچىنىڭ دۆڭكۆۋرۈكتىكى بەيخادالونىڭ بۇرۇنقى خىزمەتچىسى بولغان مويسىپىت بىر ئاكىمىز بىلەن كونا تونۇش بولغانلىقىم ئۈچۈن شۇ كىشى ئارقىلىق شېئىرلىرىمنى شۇ كىشىگە بېرىپ تۇردۇم. شۇنىڭ بىلەن تۆت بەش ئاي ئىچىدە كاللامدا بار شېئىرلىرىمنى بۇ قەغەزلەرگە چۈشۈرۈپ، شۇ مويسىپىت ئاكىمىزنىڭ ياردىمى بىلەن تۈرمىدىن چىقىپ، ھە، بۇ شېئىرلار ئاخىرى مەندىن بۇرۇن، ئۈچ تۆت ئاي بۇرۇن تۈرمىدىن بوشىتىلغان بۆرتالالىق ئابدۇكېرىم ھەسەن دېگەن دوستىمىز، ئىنى دوستىمىز بۇ شېئىرلارنى يىغىپ تەييارلاپ بىر دەپتەر قىلىپ تەييارلاپ تۇرۇپتىكەن. بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدا مەن تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن ئابدۇكېرىم ھەسەن بۇ توپلىغان شېئىرلىرىمنى ئۆز قولۇمغا ئامانەتنى تاپشۇرغان بولدى. بۇ جەرياندا بۇ تۈرمىدىكى قېرىنداشلىرىمنىڭ ماڭا قىلغان غەمخورلۇقى، بولۇپمۇ تۈرمە شېئىرلىرىمنى تۈرمىلەردىن ئەپ چىقىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن قولۇمغا ئېلىپ چەت ئەللەرگە چىقىپ، بۇ شېئىرلارنى يورۇق كۆرۈشكە ئاساس سالغان شۇ قېرىنداشلىرىمنىڭ ئەمگىكىگە زور رەھمەتلەرنى ئېيتىمەن. يۇقىرىدا سىلەر تارىخىي شاھىت ئەخمەت ئىگەمبەردىنىڭ بايانلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. ھۆرمەتلىك دوستلار، يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار. خەير خوش، بۇ پروگراممىنى ئۈمىدۋار ھازىرلىدى.